چيوسون ته اي دائود! بيشڪ اسان تو کي زمين ۾ نائب مقرر ڪيو، تنهنڪري ماڻهن جي وچ ۾ انصاف سان فيصلو ڪر، ۽ نفس جي سڌ جي تابعداري نه ڪر، جو اها تو کي الله جي واٽ کان ڀلائيندي. بيشڪ جيڪي الله جي واٽ کان ڀلن ٿا، تن لاء انهيء سببان سخت عذاب آهي، جو حساب جي ڏينهن کي وساريائون.